ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 19 ເດືອນມັງກອນ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອ ອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ຈຳປາທອງ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງວິໄນຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກ ທັງໝົດ 69 ຄົນ ໃນນັ້ນໄລ່ອອກ 17 ຄົນ ຍ້ອນກວດພົບວ່າເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຮຽກຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າໂຕເອງ ນັກຮຽນຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ປະລະການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກ ທາງການລາວປະສານງານໄປຍັງທາງການພະມ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ຢູ່ເມືອງລາ ລັດສານ ປະເທ ດພະມ້າ
ລັດຖະບານລາວລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງທ່າບົກ ທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ໃນວັນທີ 15 ເດືອນມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ລຳທອງ ຂອບສີລາວົງ ປະທານຄະນະກວດກາພັກ ປະທານອົງການກວດກາລັດແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລາຍງານຜົນວຽກກວດກາທົ່ວແຂວງໄລຍະກາງສະໄໝ ໃຫ້ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ ທີ່ລົງມາພົບພໍ້ຢ້ຽມຢາມພະນັກງານວ່າ ແຂວງສະຫວັນນ ະເຂດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງວິໄນຕໍ່ຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກທັງໝົດ 69 ຄົນ ໃນນັ້ນໄລ່ອອກ 17 ຄົນ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ໂຈະວຽກ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍມີພຽງກ່າວເຕືອນ ສ່ວນດ້ານການຕິດຕາມກວດກາບໍລິຫານລັດ ພົ ບເຫັນ 54 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ເສຍຫາຍມູນຄ່າ 165 ຕື້ກີບ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 21,500 ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ພຶດຕິກຳຂອງແຕ່ລະຄົນເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ບາງຄົນສວຍໃຊ້ ອຳນາດໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ຮຽກຮັບຜົນປະໂຫຍດເຂົ້າໂຕເອງ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 18 ມົກກະລານີ້ວ່າ ອ່າ ລົງໂທດວິໄນຂອງພະນັກງານຂັ້ນເທິງນັ້ນ ນັ້ນບໍ ນິຕິກຳກັບພຶດຕິກຳ ມັນບໍ່ຄືກັນນັ້ນເດ້ ບໍ່ໂປ່ງໃສ ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳ ເງິນເດືອນກໍມີແລ້ວ ນັ້ນນ່າ ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ໄດ້ລະບໍ່ພໍເດ້ ຖືວ່າມີບໍລິສັດໂຄງການໃດໜຶ່ງມັນມ ານີ້ ກໍຂຶ້ນທາງສາຍເທິງພຸ້ນແຫຼະ ຄືຢູ່ຂັ້ນເມືອງກໍຂຶ້ນກັບເມືອງ ຄືຂັ້ນແຂວງກໍຂຶ້ນກັບແຂວງ ມັນຢູ່ກັບບຸກຄົນຜູ້ຊິຈະເຮັດວຽກຫັ້ນ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນຄັກແນ່ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາ ດເວົ້າຫຍັງໄດ້ຫຼາຍ ວ່າມາຈາກພະແນກໃດ ຫ້ອງການໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້ ຊາວບ້ານໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້ຍັງບໍ່ທັນໝົດໄປເທື່ອ ພາກລັດທີ່ ກວດສອບກໍກວດກາກັນໄປ ເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ເພາະລະບົບໃນລາວມັກຈະເອື້ອຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ພວກພ້ອງໂຕເອງຕະຫຼອດ ໂດຍການຫາເງິນເຂົ້າກະເປົາໂຕເອງ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຄິດຈະພັດທະນາບ້ານ ເມືອງໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ປານນີ້ຈະເລີນຫຼາຍແລ້ວ ເພາະຕ່າງຊາດກໍເຂົ້າມາລົງທຶນໃນໂຄງການບໍ່ແຮ່ ບໍ່ຄຳກັນຫຼາຍ ແຕ່ກັບພາກັນໂກງກິນກັນເອງ ແລະ ຖ້າປະຊາຊົນເວົ້າຫຍັງໃນທາງທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ພາກລັ ດ ກໍຫາວ່າປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ານພາກລັດ

ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນລາວນີ້ຍັງມີຫຼາຍ ຄວາມຍຸຕິທຳກໍບໍ່ມີ ຫຼັກໆກໍຮຽກເອົາເງິນຈາກໂຄງການຕ່າງໆເຂົ້າກະເປົາໂຕເອງ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນພຽງແຕ່ຍັດເງິນໃຫ້ກໍພົ້ນຄວາມຜິດໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະ ເທດລາວບໍ່ຈະເລີນເທື່ອ ຄົນທຸຈະລິດດອກ ຢູ່ລາວເຮົາຍາກເຕີບ ມັນຄໍຣັບຊັນມັນຫຼາຍໂພດ ຍຸຕິທຳນີ້ມັນຍັງບໍ່ໄດ້ ຊັ້ນມັນກະຈະເລີນກວ່ານີ້ແລ້ວ ເສັ້ນທາງນີ້ມັນກະຍັງໄປຍາກຢູ່ ໂຄງການບໍ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳເຊໂປ ນ ແກ່ນ້ຳໜັກເກີນກໍໄປໄດ້ ໃຫ້ເງິນບ່ອນຜູ້ຊັ່ງນ້ຳໜັກນີ້ ນອກຈາກນີ້ ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງກໍໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການສໍ້ໂກງເງິນລັດ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະນັກງານ ເຊື່ອວ່າກໍຍັງມີຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນພາກັນ ໂກງກິນກັນຢູ່ ແລະ ເຊື່ອວ່າຖ້າບຸກຄົນໃດທີ່ມີຍົດຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ ຖ້າມີໂອກາດຫາເງິນເຂົ້າຖົງໂຕເອງໃນທາງທີ່ງ່າຍ ເຂົາເຈົ້າກໍສວຍໂອກາດທັງນັ້ນ ແຕ່ກົດໝາຍໃນລາວກັບໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບຄົນໃຫຍ່ໂຕ ແຕ່ກັ ບໃຊ້ກັບປະຊາຊົນຄົນຈົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມັນບໍ່ຈະເລີນກໍຍ້ອນອັນນີ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃຫຍ່ກ່ອນຫັ້ນກໍກິນຫັ້ນນ່າ ຍາດເອົາ ມືໃຜຍາວສາວໄດ້ສາວເອົາ ມັນໝົດທຸກໆພະແນກຫັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຄູມັນຍັງມີໂອກາດກິນເນາະ ຊື້ຈ້າງກັນເຂົ້າ ຖ້າແມ່ນປະຊາຊົນເຮັດຜິດຫັ້ນຜິດ ຜິດວ່າພະນັກງານກິນສໍ້ໂກງຫັ້ນ ເງິນເປັນຕື້ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງຊີ້ນາ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເທົ່ານັ້ນ ຍັງມີອີກຫຼາຍແຂວງໃ ນລາວ ເປັນຕົ້ນ ໃນວັນທີ 7 ເດືອນພະຈິກາປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ກໍໄດ້ກວດພົບການໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳ ນ້ອຍແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນຈຳນວນເງິນ 84 ຕື້ປາຍກີບ ກັບອີກ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພາະນັບແຕ່ເກີດເຫດການເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍມີທາງການລາວ ແລ ະ ອີກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພະແ ນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພະແນກການເງິນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະດຳເນີນການມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ພັດຍັງບໍ່ທັນສຳ ເລັດ ໂດຍສະເພາະການມອບເງິນຊົດເຊີຍ ປັດຈຸບັນ ນັກຮຽນຢູ່ຫຼາຍບ້ານທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປະລະການຮຽນ ໄປຊອກຫາເຮັດວຽກ ເພາະມີລາຍໄດ້ມາລ້ຽງຊີບ ໃນນັ້ນ ນັກຮຽນຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ກໍອອກໄປຮັ ບຈ້າງເຮັດວຽກເປັນກຳມະກອນຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ນັກຮຽນຍິງກໍອອກໄປເຮັດວຽກເປັນຄົນງານຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ ທັງຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊເອງ ແລະ ໄປແຂວງອື່ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ ອງ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງນາງໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 15 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ລະມາ ອັນ ສ່ວນຫຼາຍ ອັນ

ເປັນວິນເປັນລົມທີ່ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປໂຮງໝໍ ບາງຄົນກະຂາດອາກາດຫາຍໃຈ ແລະ ເສຍຊີວິດກັນຫຼາຍຄົນເດ ເຖິງຊາວໜຸ່ມຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊນີ້ຈະຮູ້ວ່າ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽ ມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນອັນຕະລາຍ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການທີ່ຈະຖືກບັງຄັບທໍລະມານ ຕໍ່ການຫາຍສາບສູນ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍຍັງຢາກໄປເຮັດຢູ່ ຍ້ອນໄດ້ຄ່າຈ້າງຫຼາຍກວ່າເ ຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ

ນາງເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະນີ້ ກໍມີນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງປະລະການຮຽນ ລັກໄປຊອກຫາເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານສູງກວ່າຢູ່ລາວຫຼາຍ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າອາຍຸບໍ່ເຖິງກຳນົດທີ່ຈະໄປເຮັ ດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຕາມ MOU ໄດ້ ແລະ ນາຍຄູຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊທ່ານໜຶ່ງ ກໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 15 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ພວກນັກຮຽນທີ່ປະລະການຮຽນແມ່ນນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທຸກຍາກ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນໄປຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ມັດທະຍົມ ຕົ້ນ ຕົ້ນ ຕົ້ນກໍມີ ສ່ວນຫຼາຍລະແມ່ນຕົ້ນ ກະ ກະ ກະມີຫຼາຍແນວ ໜຶ່ງກະເສດຖະກິດຄອບຄົວເຂົາກະບໍ່ພ້ອມເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ຊ່ວຍຄອບຄົວ ອອກໄປຊ່ວຍຄອບຄົວ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ນອກ ນອກເມືອງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການອອກໂຮງຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເປັນ ຕົ້ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຢູ່ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນ ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ບໍ່ມີເງິນສຳລັບການຮຽນຂອ ງລູກ ເພາະທຸກມື້ນີ້ ອີ່ຫຍັງກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໝົດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນໄປຫາເງິນ ເປັນຜູ້ຍິງກະໄປຊອກເຮັດວຽກຕາມຮ້ານອາຫານ ອືມ ເຂົາກະມັນຫຼາຍຫັ້ນແຫຼະ ອັນກະຊ່ວຍ ພໍ່ແມ່ແດ່ ແລ້ວກະບາງເທື່ອກະບໍ່ໄດ້ມີວຽກເຮັດຫຍັງນະ ມັນກະໄປເລື້ອຍໆຊັ້ນແຫຼະ ເປັນຜູ້ຍິງກະໄປຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານ ຢູ່ຕາມອັນນັ້ນອັນຫຍັງແຫຼະ ໄກກະ ກະບໍ່ວ່າດອກ ມັນບໍ່ມີອັນທຶນການສຶກສາ ພໍ່ແມ່ນະ ທີ່ ວ່າສົ່ງລູກຮຽນນະ ເອີ ເພາະວ່າທຸກມື້ນີ້ນີ້ ມັນໂຮງຮຽນລັດມັນກະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເນາະ ອີ່ຫຍັງກະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍນະ ນາງເວົ້າຕື່ມວ່າ ເຖິງແມ່ນທາງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະພະຍາຍາມໂຄສະນາ ປະຊ າສຳພັນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາກໍດີ ແຕ່ຍ້ອນບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດຫຍຸ້ງຍາກ ເງິນກີບເຟີ້ ລາຄາສິນຄ້າທຸກຢ່າງແພງ ຫາເງິນຍາກ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນັບມື້ນັບທຸກຍາກ ເຊິ່ງທາງການບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ ໄປຊອກເຮັດວຽກຫາເງິນຊ່ອຍພໍ່ແມ່ ເຖິງຈະຮຽນຕໍ່ໄປ ເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ ວກໍບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ມີກໍໄດ້ເງິນເດືອນບໍ່ພໍກັບຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກໍເວົ້າວ່າ ທີ່ຜ່ານມາ ການປະລະການຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ປະລ ະການຮຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ເຂດພູດອຍ ເປັນຕົ້ນ ເມືອງໄຊຈຳພອນ ເມືອງຄຳເກີດ ເມືອງວຽງທອງ ຈຳນວນໜຶ່ງອອກໄປທຳມາຫາກິນ ຈຳນວນໜຶ່ງອອກໄປສ້າງຄອບຄົວ

ສຳລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຄູສອນ ແລະ ການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ທ່ານ ລົມ ແພງສຸກ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ກ່າວໃນກອງ ປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 29 ທັນວາ 2023 ນັ້ນ ແມ່ນມີຫຼາຍສາເຫດ ໜຶ່ງແມ່ນນະໂຍບາຍ ອັນທີສອງ ການວາງແຜນຄາດໝາຍສູ້ຊົນຕ້ອງບັນລຸ ອັນທີສາມ ສຳຄັນຄືຄວ າມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄູສອນ ອັນທີສີ່ ມາເວົ້າເລື່ອງການບຳລຸງນັກຮຽນທີ່ຮຽນອ່ອນ ສະນັ້ນທັງສາມສີ່ບັນຫານັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເລັ່ງໃສ່ວ່າການບຳລຸງ ບຳລຸງຕອນໃດ ສາມສາມໂມງຫາສີ່ໂມງ ຫຼືວ່າເວລາມີກິດ ຈະກຳ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດບຳລຸງ ອັນນີ້ຄືວິທີແກ້ໄຂເນາະ ເວົ້າເຖິງການປະລະການຮຽນ ເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ໂພພັດ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງປະເທດລາວ ໃນມື້ວັນທີ 9 ມົກກະລານີ້ວ່າ ອັດຕາການປະລະການຮຽນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໝົດສົກປີສຶກສາ 2022-2023 ອັດຕາການປະລະການ ຮຽນມີ 2.75 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ສະເພາະພາກຮຽນທີ 1 ຂອງສົກການສຶກສາປີ 2023-2024 ນີ້ ອັດຕາການປະລະການຮຽນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ສົກການສຶກສາປີ 2022-2023 ປະລ ະການຮຽນ 10.9 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ສະເພາະພາກຮຽນທີ 1 ຂອງສົກການສຶກສາປີ 2023-2024 ນີ້ ອັດຕາການປະລະການຮຽນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າ ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້ າມະນຸດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງ ປະສານງານໄປຍັງທາງການພະມ້າ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຈຳນວນ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ຈຳນວນຫຼາຍສິບພັນຢວນ ພາຍຫຼັງພວກເຂົາເ ຈົ້າຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກເປັນສາວຮ້ານ ຮ້ານນວດແຜນບູຮານ ແລະ ສາວບໍລິການທາງເພດ ຖືກກຸ່ມຄ້າມະນຸດກັກຂັງ ໃສ່ກະແຈມື ຖືກຕີ ຖືກຍຶດເງິນທີ່ເຮັດວຽກ ຖືກສັ່ງໃຫ້ກິນເຂົ້າມື້ລະຄາບ ແລະ ຖືກຂາຍຕໍ່ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການຈີນໄປເລື້ອຍໆ ທີ່ເມືອງລາ ລັດສານ ປະເທດພະມ້າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າຍອມຮັບວ່າ ມີກໍລະນີທີ່ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ຖືກຄ້າມະນຸດຢູ່ເມື ອງລາແທ້ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດໄປຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດພະມ້າແລ້ວ ພ້ອມຍອມຮັບວ່າການຊ່ອຍເຫຼືອເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດເປັນຄວາມທ້າທາ ຍຂອງລັດຖະບານພະມ້າ ແລະ ລາວ ທີ່ຈະປະສານງານກັບກຸ່ມຜູ້ມີອິດທິພົນໃນພື້ນທີ່ ຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດລາວ ແລະ ພະມ້າ ໃນປະເດັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ພົນລະເມືອງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຄ້າມະນຸດຢູ່ປະເທດພະມ້າ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ສຽງ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 18 ມົກກະລານີ້ວ່າ ລັດຖະບານພະມ້າເຂົ້າບໍ່ເຖິງນ່າ ມັນເຂດຊົນເຜົ່າ ດັ່ ງນັ້ນແຫຼະ ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແຈ້ງມາຫາສະຖານທູດ ສະຖານທູດໄດ້ແຈ້ງໄປຫາກະຊວງຕ່າງປະເທດພະມ້າ ກະບວນນີ້ແຫຼະ ໃຫ້ທາງການພະມ້ານີ້ແຫຼະເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ເຮົາເຂົ້າໄປບໍ່ເຖິງ ເອີ ສົ່ງຂໍ້ມູນເດັກນ້ອ ຍແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວມາເນາະ ຈະເຮັດໄປຕາມລະບຽບການນີ້ແຫຼະເນາະ ຕຳຫຼວດລາວມີເຄືອຂ່າຍນຳເຂົາເຈົ້າບໍ່ ຕຳຫຼວດໄທມີເຄືອຂ່າຍນຳຫວ້າແດງເດ ແມ່ຍິງລາວທີ່ລໍຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອຢູ່ເມືອງ ລາ ລັດຊານ ປະເທດພະມ້າ ກ່າວວ່າ ຜູ້ປົກຄອງຂອງໂຕເອງແລ່ນເອກະສານຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະຈິກາ ປີ 2023

ຂະນະທີ່ຟາກຝັ່ງຂອງທາງການລາວໃນປະເທດລາວ ກໍຄືກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ປະສານງານໄປຍັງສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງໄດ້ວ່າ ສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າດຳເນີນການໄປຮອດໃສແລ້ວ ຍ້ອນບໍ່ກ້າວກ່າຍວຽກງານກັນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເຮົາກະປະສານໄປຫາທາງເບື້ອງພະມ້າເນາະ ເບື້ອງພະມ້າເພິ່ນກະຊິດຳເນີນ ດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າຂັ້ນຕອນເພິ່ນດຳເນີນແບບໃດເນາະ ນ ະ ເຮົາກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃກ້ເຖິງ ຫຼືວ່າໄປອັນນັ້ນນະ ເບິ່ງຕົວຈິງນຳເພິ່ນໄດ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າທາງເບື້ອງທາງໃນເພິ່ນສະດວກບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນອີ່ຫຍັງ ເພິ່ນ ເພິ່ນງ່າຍບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນຍາກກໍໄດ້ ເຮົາກະບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈນຳເພິ່ນຫັ້ນ ແຫຼະເນາະ ເຮົາກະມີແຕ່ຊຸກຍູ້ໄປທາງທາງການເຮົານີ້ແຫຼະ ດ້ານຜູ້ປົກຄອງຂອງເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດຢູ່ເມືອງລາ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈາກກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ບອກກັບ ທາງຜູ້ປົກຄອງຂອງເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດວ່າ ປັດຈຸບັນມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຈຳນວນທັງໝົດ 10 ຄົນ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອອອກຈາກເມືອງລາ ລັດຊານ ປະເທດພະມ້າ ແລະ ຄາດວ່າເຈົ້າໜ້ າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຊ່ອຍເຫຼືອທຸກຄົນອອກມາພ້ອມກັນໃນເທື່ອດຽວ ໃນນີ້ຮວມເຖິງກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທີ່ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ນຳດ້ວຍ ແລ່ນເອກະສານ ເພິ່ນວ່າເພິ່ນກະແຈ້ງກັນວ່າຊັ້ນ ເພາະວ່າແມ່ ແ ມ່ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ ເພາະວ່າເພິ່ນວ່າແຈ້ງກັນມາຫັ້ນ ມັນມີ 10 ຄົນ ແລະ ເພິ່ນວ່າຊິເຂົ້າໄປເອົາໃຫ້ບາດດຽວ ກໍມີຊື່ລູກ ລູກອັນ ແມ່ນຳ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບໍ່ໃສ່ບົດລົງໂທດແກ່ເຫຍື່ອທີ່ຖືກຄ້າມະນຸດ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ທາງເມືອງເຮົາມີແຕ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນແລ້ວກະລາຍງານເພິ່ນເນາະ ລາຍງານໃຫ້ບົ ດລາຍງານຕາມສາຍໃນຍັງນະຄອນຫຼວງ ມັນດ່ວນແບບນັ້ນແລ້ວນະ ເພິ່ນກະຊ່ວຍເຫຼືອເລີຍ ມັນກະເດັກນ້ອຍເນາະ ແບບເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ກະມີແຕ່ເຮົາຄິດວ່າມັນ ມັນຫຼາຍ ບໍ່ກໍລາ ບ້ານເຮົາດຽ ວນີ້ນະ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ເພິ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ນະ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແບບ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີໂທດຫຍັງດອກ ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ເອົາເຮົາໄປບໍລະ ພວກເປັນນາຍໜ້າບໍລະມີໂທດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕາມຕົວເລກທີ່ບໍ່ເປັນທາງກາ ນຈາກສະຖານທູດລາວປະຈຳພະມ້າລະບຸວ່າ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວຜູ້ເຊິ່ງເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ປະເທດພະມ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເມືອງລາ ແລະ ເມືອງເລົາກາຍ ແຫ່ງລັດຊານ ແລະ ເມືອງປ າງຊາງ ແຫ່ງລັດວ້າ ຍັງລໍຖ້າການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼາຍສິບຄົນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດລາວ ແລະ ພະມ້າ ໃນປະເດັນການຊ່ອຍເຫຼືອພົນລະເມືອງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຄ້າມະນຸ ດຢູ່ປະເທດພະມ້າ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ສຽງ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ດຽວກັບຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ ກໍເຈີຫຼາຍຢູ່ ຫຼາຍກໍລະນີຢູ່ ຍັງຫຼາຍ ຊາວຫາສາມສິບ ຍັງມີຫຼາຍ ມີທັງແຂວງວຽງຈັນ ມີທັງເມືອງເຟືອງບໍ ທາງຄຳມ່ວນ ປາກ ເຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍ່ແກ້ວ ດັ່ງນັ້ນແຫຼະ ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ຢູ່ແຖວໆນັ້ນ ແຖວເມືອງລາຫັ້ນແຫຼະ ນອກຈາກນີ້ ທີ່ຜ່ານມາກໍມີເດັກນ້ອຍໄວໜຸ່ມຈາກຫຼາຍແຂວງຂອງລາວຈຳນວນຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າ ມະນຸດ ຢູ່ກາຊິໂນຂອງຈີນໃນເມືອງເມວະດີ ລັດກາຍິນ ປະເທດພະມ້າ ພາຍຫຼັງຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກແບບສະບາຍ ໄດ້ເງິນດີ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວກັບຖືກຂາຍຕໍ່ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼອກລວງເອົາເງິນ ຄົນອື່ນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຖ້າເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ເຂົາຕັ້ງໄວ້ ກໍຖືກລົງໂທດດ້ວຍການທຸບຕີ ທໍລະມານ ຖືກເອົາໄຟຟ້າຊັອດ ຕ່າງໆນານາ ໃນນາມລັດຖະບານລາວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົ ງທຶນ ລັດວິສາຫະກິດສາກົນໂລຈິສຕິກ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ຫຼື MOU ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 2 ບໍລິສັດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມື້ວັນທີ 12 ມົກກະລານີ້ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການກໍ່ສ້າງທ່າບົກທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນສະບັບທີໜຶ່ງ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂ ຄງການສ້າງທ່າບົກຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່ ແລະ ບ້ານດອນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນບົດບັນທຶກລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບບໍລິສັດລາວສາກົນ ICD ຈຳກັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ຂໍສ ະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 18 ມົກກະລານີ້ວ່າ ເບື້ອງຕົ້ນ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສຶກສາເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ແຕ່ກໍຄາດວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງທ່າບົກຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍນີ້ ມີຢູ່ສູງເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງນີ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນທຸກມື້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄ ຳ ບ່ອນທີ່ມີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ເຂດບ້ານວຽງໃໝ່ ແລະ ບ້ານດອນ ເຊິ່ງຢູ່ບໍລິເວນຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີ 4 ທີ່ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີບໍລິສັດໂລຈິສຕິກສອງສາມບໍລິສັດເຂົ້າໄປຊື້ທີ່ດິນ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງສຳນັກງານແລ້ວ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຄງການແທ້ ເຂົາມີແຜນໄປພັດທະນາ ແຕ່ວ່າໂຄງການບໍ່ທັນເລີ່ມເດີ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນມີ ອາ ແຜນ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພັດທະນາເທື່ອຫັ້ນ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນຢູ່ຕິ ຂ້ອ ຍເບິ່ງຄິດວ່າໄດ້ 80% ບໍ່ຊັ້ນ ພວກບໍລິສັດ ອາ ໂລຈິສຕິກ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມາຊື້ດິນແຖວນັ້ນ ບໍ່ມາເຮັດເປັນຂົນສົ່ງຫຼາຍປານນັ້ນດອກ ຖ້າເຂົາບໍ່ຮູ້ແບບແຜນພັດທະນາເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ອັນ ຖ້າບ້ານວຽງໃໝ່ນີ້ ມັນຈະຢູ່ໃກ້ກັ ບຂົວມິດຕະພາບເລີຍ ບ້ານດອນນີ້ຈະຢູ່ ອ່າ ກາຍຂົວໄປ ບ້ານດອນກະຕິດຄືກັນ ຊາວບ້ານວຽງໃໝ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີ ພິທີເຊັນສັນຍາກ່ຽວກັບການສ້າງໂຄງການທີ່ວ່ານັ້ນແລ້ວ ເຮັດເປັນບ່ອນປ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ເຊິ່ງຕົນເອງກໍເຫັນດີນຳ ຍ້ອນມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນມີລາຍໄດ້ ມີວຽກເຮັດງານທຳ

ອັນນ່ານີ້ກໍຢາກເຫັນດີວ່າ ການພັດທະນາບ້ານເມືອງ ຢາກໃຫ້ພັດທະນາຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຫາ ອັນນ່າ ລາຍໄດ້ເຂົ້າບ້ານເຂົ້າປະເທດເນາະ ແລະ ອີກໄນໜຶ່ງກະຫາ ອັນນ່າ ຫາໃຫ້ປະຊາຊົນມີ ອັນນ່າ ວຽກເຮັດງາ ນທຳເນາະ ສຳລັບບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນສະບັບທີ 2 ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກ ເພື່ອຍົກລະດັບລັດວິສາຫະກິດລາວສາກົນໂລຈິສຕິກ ໜ່ວຍບໍລິການນາເພົ້າ ຂຶ້ນເປັນສ ະຖານີຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂຄງການນີ້ລົງນາມກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈຳກັດ ຂະນະນີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ ອງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ເພາະວ່າທາງບໍລິສັດບໍ່ມີຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ ແລ້ວກະເອກະສານຍັງບໍ່ຄົບ ເຮົາຍັງຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໄດ້ ເຂົາສະເໜີເພີ່ມວ່າຂ ະຫຍາຍພື້ນທີ່ກັບ ອ່າ ປ່ຽນເປັນ ອ່າ ຫັນປ່ຽນເປັນ ICD ແລະ ອ່າ ຄືວ່າໜ້າຈະມີລົດ ລົດຍົກສິນຄ້າບໍ ທັນສະໄໝກວ່າເດີມຫັ້ນແຫຼະ ຢູ່ປະເທດລາວ ໂຄງການທ່າບົກທີ່ໄດ້ສ້າງສຳເລັດໄປແລ້ວ ມີພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ ຄືໂຄງການທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ໄປກວມເອົາດິນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານ ທັງດິນຂອງຜູ້ທີ່ມີສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ດິນຂອງຜູ້ທີ່ມີໃບຕາດິນຂອບ ທອງໃນເມືອງໄຊເສດຖາ ເປັນຕົ້ນຢູ່ເຂດບ້ານນາຄວາຍໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ການໄກ່ເກ່ຍເລື່ອງຄ່າຊົດເຊີຍກັບຊາວບ້ານ ຍັງບໍ່ຕົກແຕກກັນໄດ້ເທື່ອ ເຊິ່ງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວເມື່ອເດືອ ນທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ
ສາເຫດທີ່ຍິງສາວຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ລຸລູກ ແລະ ຕ້ອງຍົກລູກໃຫ້ເປັນລູກບຸນທຳຂອງຄົນອື່ນນັ້ນ ສາເຫດໜຶ່ງເກີດຈາກການເຂົ້າບໍ່ເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການຄຸມກຳເນີດ ອີງຕາມການລາຍງາ ນຂອງຂໍ້ມູນອົງການສາກົນ ແລະ ການປະຕິບັດງານໂຕຈິງຂອງໂຮງພະຍາບານ ໄຊຍາມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້
ອີງຕາມຂໍ້ມູນບໍ່ເປັນທາງການຈາກອົງການສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມຂອງປະເທດລາວລະບຸວ່າ ປີ 2023 ມີຜູ້ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມເຂົ້າມາຂໍຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຖືພາ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຢູ່ຄລີນິກໄວໜຸ່ມປະມານ 300 ຄົນ ຜ່ານໂທລະສັບເບີສາຍດ່ວນ ໃນນັ້ນໄດ້ປຶກສາກ່ຽວກັບການລຸລູກ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຍົກລູກເປັນບຸດບຸນທຳຂອງຜູ້ອື່ນນຳດ້ວຍ ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າເ ຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການຄຸມກຳເນີດ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ກ່າວຕໍ່ວິທ ະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 16 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ໜຶ່ງ ນ້ອງໆເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເລື່ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຫຼືວ່າວິທີ

ຍານາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ສ່ວນວ່າແມ່ຍິງ ຫຼື ເດັກຍິງຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະລຸລູກ ຫຼື ຍົກລູກໃຫ້ເປັນບຸດບຸນທຳໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ກໍແລ້ວແຕ່ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈແນວໃດ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮັບສາຍໃຫ້ຄຳປຶກສາກໍມີພຽງແຕ່ໃຫ້ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ ທາງດ້ານທ່ານໝໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກໂຮງໝໍແມ່ ແລະ ເດັກໜອງພະຍາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ແຕ່ລະປີຈະມີແອນ້ອຍຖືກຖິ້ມຫຼັງແມ່ເກີດລູ ກຢູ່ໂຮງໝໍ 1 ຫາ 2 ຄົນຕໍ່ປີ ຍ້ອນແມ່ໄວໜຸ່ມຖືພາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເນື່ອງຈາກເຂົ້າບໍ່ເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ທັງທີ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ແຂວງໃຫຍ່ໆຂອງລາວ ມີຄລີນິກໄວໜຸ່ມເພື່ອເຂົ້າຮັບຄຳປຶກສາການວ າງແຜນຄອບຄົວ ບາງປີ ເປັນຕົ້ນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແອນ້ອຍເກືອບຈະຖືກຖິ້ມ ແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ປ່ຽນໃຈ ຍ້ອນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຂະແໜງການສະກັດກັ້ນຕ້ານການຄ້າມະນຸດເຂົ້າມາໃຫ້ຄຳປຶກສາເຖິງຜົນດີຜົນຮ້າຍ ຫາ ກຍົກລູກໃຫ້ເປັນບຸດບຸນທຳຂອງຜູ້ອື່ນ ຜູ້ເປັນແມ່ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເອົາລູກໄປລ້ຽງດ້ວຍໂຕເອງ ດັ່ງທ່ານກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ໂອ້ຍ ປີໜຶ່ງມີຄົນດຽວ ຫຼື 2 ຄົນ ເຂົາ ເຂົາລັກໜີ ເຂົາເອົາໃຫ້ອັນນັ້ນແນ່ນະ

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຈະເຫັນຈະແຈ້ງໃນເຂດຊົນນະບົດ ສອດຄ່ອງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນກ່າວວ່າ ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການວາ ງແຜນຄອບຄົວປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ມີພຽງ 40 ປາຍເປີເຊັນ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດເອົາໄວ້ໃຫ້ໄດ້ 65 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກຂາດງົບປະມານລົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຕິດຕາມປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ອີກທັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດຟຣີທຸກຢ່າງ ຍ້ອນປັດຈຸບັນປະຊາຊົນຍັງຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສິ້ນເປືອງ ເປັນຕົ້ນຄ່າຖົງມືການແ ພດ ຄ່ານ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ ເມື່ອເຂົ້າມາຮັບບໍລິການຄຸມກຳເນີດປະເພດຝັງເຂັມ ຫຼື ໃສ່ຮ່ວງຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໂດຍສະເພາະການຄຸມກຳເນີດພາຍໃ ນແຂວງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີບັນຫາການລຸລູກ ແລະ ຍົກລູກໃຫ້ເປັນບຸດບຸນທຳຜູ້ອື່ນລ້ຽງ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຫົວພັນກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ
ໂອ ພຽງແຕ່ໄດ້ແຕ່ສີ່ສິບປາຍເປີເຊັນທົ່ວແຂວງ ອັນຂອງປີ 2023 ແຕ່ທຳມະດາເພິ່ນກະວ່າຢ່າງໜ້ອຍຂອງກະຊວງສະພາວາງອອກໃຫ້ໄດ້ 65 ເປີເຊັນ ກິດຈະກຳໂຕນີ້ຂອງວາງແຜນຄອບຄົວຂອງເຮົາ ອັນຢູ່ເຂດພູ ດອຍ ຫຼືວ່າເພິ່ນຍັງເຂົ້າຫາບໍ່ໄດ້ ເຮົາບໍ່ມີເງິນລົງຫາເພິ່ນເດ້ເນາະ ອັນນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ເສຍຄ່າສິ້ນເປືອງຢູ່ເດ້ເນາະ ບາງຄົນເຂົາກະບໍ່ມີເງິນຢູ່ແລ້ວ

ອີກທັງຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າຍັງເບິ່ງວ່າການຄຸມກຳເນີດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຈັບເປັນ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາຍໃນແຂວງຍັງພົບເຫັນເດັກຍິງຊົນເຜົ່າແຕ່ງດອງແຕ່ອ າຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີລູກຫຼາຍ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລ້ຽງລູກດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີສ່ວນໜ້ອຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລຸລູກ ດັ່ງຍານາງກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ເຮົາມີຢາຂາດສາງ ເຮົາກໍໄດ້ 67 ເປີເຊັນ ຢາ ເມັດດຽວຈະຂາດດົນກວ່າໝູ່ໝົດເນາະ ແລ້ວກໍຕໍ່ມາຢາຝັງ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະມີລູກຫຼາຍ ແຕ່ງງານໄວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຍ້ອນວ່າ ອ່າ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຍ້ອນວ່າຢ້ານເຈັບເປັນ ເນາະ ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍເປັນແຂວງຊົນເຜົ່າກວມເອົາ 95 ເປີເຊັນພຸ້ນນະ ບຸນເຂົາມີແລ້ວເຂົາລ້ຽງເອງ ທາງທີ່ເຂົາຈະບໍ່ຖິ້ມເດັດຂາດ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮອດເປີເຊັນວ່າເພິ່ນເອົາໃຫ້ຜູ້ອື່ນລ້ຽງຫັ້ນນະ ອ່າ ສ່ວ ນຫຼາຍລຸລູກກໍແມ່ນຜູ້ທີ່ສ້າງຄອບຄົວແລ້ວ ບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະມີລູກຫັ້ນນະ ຍ້ອນເງື່ອນໄຂວ່າ ເອີ ຍາກຈົນ ລູກຫຼາຍຄົນແລ້ວ ທາງດ້ານແມ່ຍິງຈາກແຂວງຫົວພັນກ່າວວ່າ ເດັກຍິງພາຍໃນແຂວງຈະບໍ່ນິຍົມພາກັນຄຸມ ກຳເນີດ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງໜ້າອາຍ ຢ້ານສັງຄົມເບິ່ງວ່າເປັນຄົນບໍ່ດີ ຫຼື ເຮັດວຽກເປັນສາວບໍລິການທາງເພດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນຍັງພົບເຫັນເດັກຍິງໄວໜຸ່ມຖືພາແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຍ້ອນຍັ ງຂາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນດ້ານການວາງແຜນຄອບຄົວ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ

ສ່ວນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປຈະເຂົ້າໃຈວ່າຢາຄຸມກຳເນີດເຮົາສາມາດເຂົ້າໄປຮັບຢູ່ສະຖານບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງລັດໄດ້ຟຣີ ແຕ່ສະພາບຕົວຈິງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍຍັງຕ້ອງ ໄດ້ຊື້ຢາຄຸມກຳເນີດດ້ວຍເງິນຕົວເອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ໂດຍກໍວ່າ

ພາຍໃນປີ 2023 ດ້ານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການຄາດຄະເນໃນປີ 2021 ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການຄຸມກຳເນີດພຽງແຕ່ 53 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດລາວຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 17 ເປີເຊັນໃນ 8 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍວາງໄວ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ອຸປະກອນຢາຄຸມກຳເນີດປະຈຳປີ 2021 ຫາປີ 2022 ເມື່ອວັນທີ 21 ຫາວັນທີ 22 ມິຖຸ ນາປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ນັບແຕ່ປີ 2012 ຫາປີ 2021 ມີພຽງ 190,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວຕ້ອງການເພີ່ມຕື່ມອີກ 140,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2030 ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ ICPD 25 ຫຼື ກອງປະຊຸມສາ ກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຄັ້ງທີ 25 ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ອຸປະກອນຢາຄຸມກຳເນີດປະຈຳປີ 2021 ຫາປີ 2022 ເມື່ອວັນທີ 21 ຫາວັນທີ 22 ມິຖຸນາ ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນຈະປິດທ້າຍລາຍການສຳລັບພາກນີ້ ສີວິໄລ ຂໍມອບເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ບຸນປະເພນີລາວ ອັນເປັນຜົນງານ ສົມໃຈ ສິນທະວົງ

ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລົງວິໄນຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກທັງໝົດ 69 ຄົນ ໃນນັ້ນໄລ່ອອກ 17 ຄົນ ຍ້ອນກວດພົບວ່າເຮັດວຽກບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ຢາກຮັບຜົ ນປະໂຫຍດເຂົ້າໂຕເອງ ນັກຮຽນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປະລະການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບ ກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ ເລີ່ມແຕ່ເ ວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີ ຈົ່ງ ມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ